ຂ້ອຍເກີດໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ ປີ 1972 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນພິການທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດອິດສະຣາເອນ ແລະ ທຸກທໍລະມານຈາກພະຍາດຊຳເຮື້ອຫຼາຍສຸດ ເພາະວ່າໃນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດແຮ ງງານໄດ້ ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ ລັດອິດສະຣາເອນບໍ່ໄດ້ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ຄົນພິການໃນສະຖານະການທີ່ພັກອາໄສ ສະຖານະການຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຄົນອື່ນທີ່ອາໄສຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ໂສດໂດຍບໍ່ມີເດັກ ນ້ອຍ ແມ່ນຮຸນແຮງໂດຍສະເພາະ ແລະ ຍັງພົວພັນກັບຄົນທີ່ຂັດສົນອື່ນ ຂ້ອຍກຳລັງຊອກຫາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິທາງສັງຄົມຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຄົນໂສດ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມ ເຄົາລົບນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂ້ອຍຈະສົນໃຈ ເພາະວ່າຜູ້ໃດທີ່ຮູ້ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຂ້ອຍ